ໃນລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມານຳສະເໜີເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ຄິດ ຕ້ອງຖ້າຟັງເບິ່ງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນມານຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄືກັບທຸກໆລາຍການ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ຄິດ ແລະ ຄວາມບັນເທີງແກ່ທ່ານ ແລະ ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງກ່ຽວກັບພະເຈົ້າ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ມີການຄົ້ນພົບຢາສູບເມື່ອໃດ ຫວນຄືນຫຼັງສູ່ຍຸກສະໄໝທີ່ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ໂຄລຳບັສ ກັບມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນພົບທະວີບອາເມລິກາ ມີລູກເຮືອຄົນໜຶ່ງຕິດຢາສູບຈ າກຊາວອິນເດຍແດງ ລູກເຮືອຄົນນັ້ນຈຶ່ງນຳເອົາຢາສູບກັບມານຳ ແຕ່ຄົນຢູ່ໃນຢູໂຣບສະໄໝນັ້ນ ພໍເມື່ອເຫັນຄົນສູບຢາ ມີໄຟສີແດງມາບໆ ພວກເຂົາກໍຢ້ານ ເພາະຄິດວ່າ ນັ້ນເປັນພໍ່ມົດ ເພາະເວລາດູດຄວັນເ ຂົ້າໄປແລ້ວສາມາດພົ່ນຄວັນນັ້ນອອກມາອີກ ເຮັດໃຫ້ລູກເຮືອຄົນນັ້ນຖືກຈັບໄປຂັງຄຸກ ຈາກນັ້ນມາ ຢາສູບກໍໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາຕາມລຳດັບ ຈົນກາຍເປັນຢາສູບທີ່ມີຄົນນິຍົມທົ່ວໄປ ປະມານ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ຄົນ ເຫັນວ່າການສູບຢາເປັນລົດສະນິຍົມສູງ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍເລີ່ມສັງເກດເຫັນວ່າ ຢາສູບເປັນຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ຄົນທີ່ສູບຢາກໍກາຍເປັນຄົນທີ່ໜ້າລັງກຽດຂອງສັງຄົມ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໃນປັດຈຸບັ ນ ບາງປະເທດມີກົດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສູບຢາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຝ່າຝືນຈະຖືກປັບໄໝລົງໂທດອີກດ້ວຍ ຢາສູບກອກນ້ອຍໆ ເບິ່ງແລ້ວຂາວສະອາດ ບໍ່ໜ້າຈະເປັນຕົ້ນເຫດຂອງໂລກຮ້າຍຫຼາຍຊະນິດໄດ້ ຫຼາຍຄົນອາດຈະໂຕ້ ຖຽງວ່າ ກໍສູບມາດົນແລ້ວ ຫຼາຍປີແລ້ວ ກໍບໍ່ເຫັນວ່າຊິເປັນຫຍັງ ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ໜ້າກົວຂອງຢາສູບນັ້ນ ບໍ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີທັນໃດ ແຕ່ມັນເປັນຄືກັນກັບລະເບີດທີ່ຈະນຳອັນຕະລາຍມາໃນເວລາທີ່ບໍ່ຄາດຄິ ດ ຢາສູບຈະນຳເອົາໂລກໄພມາສູ່ຄົນທີ່ສູບ ທຸກມື້ນີ້ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍຮູ້ດີວ່າ ຢາສູບເປັນສາເຫດຂອງໂລກຮ້າຍຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະໂລກຮ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຫາຍໃຈ ຢາສູບເປັນສາເຫດ ສຳຄັນຂອງມະເຮັງປອດ ເພາະນ້ຳມັນດິນເຊິ່ງມີຢູ່ໃນຢາສູບ ເປັນໂຕທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງປອດມີອາການແສບຄັນ ແລະ ຈະກາຍເປັນເນື້ອຮ້າຍໄດ້ ຢາສູບເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຖົງລົມໂປ່ງພອງ ໂລກນີ້ມັກເກີດຂຶ້ ນກັບຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ສູບຢາ ເພາະສູບຢາມາດົນແລ້ວ ໂລກນີ້ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເພາະຄົນໄຂ້ຈະຫາຍໃຈຍາກ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ຢາສູບເຮັດໃຫ້ຫຼອດລົມອັກເສບຊຳເຮື້ອ ຄົນທີ່ສູບຢາຈະມີໂອກາດເປັນໂລກນີ້ ສູງກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບ 50 ເປີເຊັນ ນອກຈາກນີ້ ຢາສູບຍັງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງໂລກຫົວໃຈວາຍ ເພາະຢາສູບເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫຼໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈຕີບລົງ ເມື່ອເລືອດໄປລ້ຽງຫົວໃຈບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ສູບຢາ ມີ ໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຫົວໃຈວາຍສູງເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງສູງກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກກະເພາະເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນມະເຮັງຫຼອດສຽງ ມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ແລ ະ ໂລກອື່ນໆອີກຫຼາຍຊະນິດ ຫຼ້າສຸດ ມີການຄົ້ນພົບວ່າ ຢາສູບໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍເສື່ອມ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນ ດຽວນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີບໍລິສັ ດ ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງ ມີການເລືອກເຟັ້ນບໍ່ເອົາກຳມະກອນ ຫຼື ຄົນງານທີ່ສູບຢາ ເພາະຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເບິ່ງແຍງ ຄ່າຮັກສາໂລກໄພ ທີ່ມີຢາສູບເປັນຕົ້ນເຫດ ນອກຈາກນີ້ ສຳລັບຄົນທີ່ສູບຢາແລ້ ວນັ້ນ ຈະພົ້ນໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ເຖິງ 15 ປີ ສຳລັບຄົນທີ່ຫາຍໃຈເອົາຄວັນຢາສູບທີ່ຄົນອື່ນສູບນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບສານເບນໂຊໄພເຣນ ເຊິ່ງເປັນສານກໍ່ມະເ ຮັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສູດດົມມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າຜູ້ທີ່ສູບສາມເທົ່າ ຕາມການສຶກສາຍິງຊະລາຊາວຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນ 265,000 ຄົນ ທີ່ມີຜົວເປັນຄົນສູບຢາມື້ລະຊາວກອກ ພົບວ່າພວກເຂົາເປັນໂລກມະເຮັງສູງກວ່າຜົວທີ່ສູບນັ້ ນສອງເທົ່າ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສູບຫຼາຍກວ່າຊາວກອກຕໍ່ມື້ ເມຍມີໂອກາດເປັນໂລກມະເຮັງປອດສູງເຖິງ 3 ເທົ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງ ປັດຈຸບັນນີ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າ ຜູ້ຍິງເປັນໂລກມະເຮັງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມີຜູ້ຍິງສູບຢາຫຼາຍຂຶ້ນ ໃ ນປະເທດອາເມລິກາພົບວ່າ ອັດຕາສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຍ້ອນມະເຮັງປອດຂອງຜູ້ຍິງ ໄດ້ແຊງໜ້າອັດຕາຜູ້ຍິງທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກມະເຮັງເຕົ້ານົມ ສິ່ງທີ່ໜ້າກົວອີກຢ່າງໜຶ່ງຕໍ່ຜູ້ຍິງທີ່ສູບຢາກໍຄື ເວລາຖືພາ ເພາ ະລູກໃນທ້ອງຈະໄດ້ຮັບຄາບອນໂມໂນອົກໄຊຜ່ານທາງກະແສເລືອດ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ເກີດມາມີນ້ຳໜັກຕົວໜ້ອຍ ບາງຄົນເຖິງຂັ້ນຫຼຸລູກໄດ້ ເດັກແດງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຫຼັງຄອດສູງເຖິງ 20 ເປີເ ຊັນ ຖ້າແມ່ສູບຢາຫຼາຍ ຄວາມສ່ຽງກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 35 ເປີເຊັນ ສຳລັບສະຖານະການສູບຢາໃນປະເທດລາວເຮົາ ໂດຍການສັງເກດທົ່ວໄປແລ້ວ ເມື່ອກ່ອນມີຄົນສູບຢາຫຼາຍ ຈຳນວນຜູ້ບໍ່ສູບມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ການສູບຢາຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນມີໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາ ປາກົດວ່າ ການສູບຢາມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມີການສູບໃນວົງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ທັງໆທີ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽ ນກໍຍັງສູບ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປອດແຫ້ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງດີທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີການປຸກລະດົມບໍ່ໃຫ້ສູບຢາ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນເຖິງ ໄພອັນຕະລາຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນເຖິງໄພອັນຕະລາຍ ຂອງການສູບຢາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງມີການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສູບຢາໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາຈາກການຫາຍໃຈເອົາຄວັນຢາສູບຂອງຜູ້ທີ່ສູບ ເພາະພິດຂອງຄວັນຢາສູບເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຄົນທີ່ບໍ່ສູບໄດ້ຄືກັນ ມີການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສູບຢາໃນໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ການສຶກສາ ໃນລົດເມ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆອີກທີ່ມີຜູ້ຄົນເຕົ້າໂຮມກັນຫຼາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ດາລາຄົນທີ່ຂີ່ມ້າຄາວບອຍໂຄສະນາຢາສູບ ມາດ ເທ່ ມາດໂກ້ ທີ່ເຮົາເຄີຍເຫັນໃນໂທລະພາບນັ້ນ ຊະຕາກຳເປັນແນວໃດ ນາຍແບບຮູບຫຼໍ່ ຂອງຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນຕ່າງກໍເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກມະເຮັງ ແລະ ໂລກຖົງລົມອັກເສບ ທີ່ເປັນຕາໜ້າຫ່ວງໃນຂະນະ ນີ້ກໍຄືບໍລິສັດຢາສູບ ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ມັກຊັກຊວນໃຫ້ໄວລຸ້ນສູບຢາຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຖ້າໄວລຸ້ນຕິດແລ້ວ ບໍລິສັດຈະໄດ້ຂາຍຢາສູບຕະຫຼອດໄປ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຫັນມາສົນໃຈ ຢ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃກ້ ຫຼື ຫຍຸ້ງກ່ຽວ ກັບຢາສູບ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຄວນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີອີກດ້ວຍ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸ ຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເ ຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວັນຕິສສ າກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 THOMPSON ROAD SINGAPORE 298186 ຫຼື ອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao at awr.org lao
at awr.org ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັ ບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າຂອງໄວລຸ້ນ ເຊິ່ງເວົ້າເຖິງຄຳໜຶ່ງທີ່ຢືມມາຈາກພາສາອັງກິດ ຄືຄຳວ່າ Idol ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຄົນທີ່ເຂົາຍົກຍ້ອງຫຼົງໄຫຼ ແລະ ຍຶດເອົາເປັນຕົວຢ່າງໃນການໃຊ້ຊີວິດ ອ າດຈະເປັນດາລາ ຫຼື ນັກຮ້ອງ ນັກສະແດງ ນັກກິລາ ຫຼື ໃຜກໍໄດ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ໃນຄຳນີ້ແປຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າ ໝາຍເຖິງຮູບບູຊາ ຫຼື ຄົນທີ່ປະຊາຊົນຫຼົງໄຫຼ ສິ່ງທີ່ຫຼົງໄຫຼນັ້ນເຊັ່ນ ໄວລຸ້ນຫຼົງໄຫຼນັກຮ້ອ ງຈາກປະເທດເກົາຫຼີ ຫຼື ຮົງກົງ ຫຼື ອາເມຣິກາ ຍຶດເອົາເປັນຕົວຢ່າງ ວິທີການແຕ່ງຕົວ ການໃຊ້ຊີວິດ ການຮ້ອງເພງຂອງເຂົາ ສະສົມຮູບ ຫຼື ຂອງທີ່ລະລຶກ ເປັນປຶ້ມກ່ຽວກັບດາລາ ຫຼື ນັກຮ້ອງຄົນນັ້ນໆ ຢ່າງນີ້ເປັນຕົ້ ນ ຄຳວ່າ Idol ມາຈາກພາສາກຣີກ ໝາຍເຖິງຮູບ ຫຼື ຮູບປັ້ນຂອງພຣະທີ່ນຳມາກາບໄຫວ້ ໝາຍເຖິງສິ່ງສັກສິດ ຫຼື ລິດອຳນາດທີ່ປະຊາຊົນກາບໄຫວ້ ໝາຍເຖິງຄວາມຄິດອ່ານທີ່ຂີ້ຕົວະທີ່ນຳໄປສູ່ການຄິດ ຫຼື ໃຫ້ເຫດຜົນ ທີ່ຜິດໆ ຄຳນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳສອນໃນສາສະໜາໃຫຍ່ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ສາສະໜາ ເຊັ່ນ ສາສະໜາຢູດາຍ ສາສະໜາຄຣິສ ແລະ ສາສະໜາອິດສະລາມ ຊຶ່ງມີຂໍ້ຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ກາບໄຫວ້ ຈຶ່ງມັກມີຄຳເວົ້າວ່າຮູບເຄົາ ລົບ ໃນພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຂໍ້ທີ 2 ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ປະທານໃຫ້ແກ່ມະນຸດກ່າວວ່າ ຫ້າມເຮັດຮູບເຄົາລົບ ຫຼື ຮູບແກະສະຫຼັກເພື່ອສຳລັບຕົນ ເປັນຮູບສິ່ງໃດຊຶ່ງມີຢູ່ໃນຟ້າ ຫຼື ເທິງແຜ່ນດິນ ຫຼື ຢູ່ໃນບາດານ ໃນນ້ຳ ຫ້ າມກາບໄຫວ້ ຫຼື ປົນນິບັດຮູບເຫຼົ່ານັ້ນ ເພາະເຮົາຄືຢາເວ ພະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ ຈາກຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ຂອງພະບັນຍັດສິບປະການ ຂໍ້ 2 ທ່ານຜູ້ຟັງຈະສັງເກດວ່າໃນໂບດຄຣິສໂປຣເຕສຕັນຈຶ່ງບໍ່ມີຮູບປັ້ນຂອງພະເຢ ຊູ ຫຼື ນັກບຸນ ນອກຈາກໃນໂບດ ຫຼື ວັດຄາທໍລິກ ເພາະຄຣິສຕະນິກາຍໂປຣເຕສຕັນປະຕິບັດຕາມຄຳສອນນີ້ ການໄຫວ້ສິ່ງສົມມຸດແທນພຣະເຈົ້າ ຫຼື ພຣະເຢຊູ ຈຶ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄຳສອນຂອງພຣະອົງ ທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ ທີ່ໃດທີ່ໜຶ່ງ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງປະທັບຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການນະມັດສະການພຣະອົງ ສາມາດເຮັດທີ່ໃດກໍໄດ້ ເວລາໃດກໍໄດ້ ການກາບໄຫວ້ ຫຼື ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ໃດ ກໍບໍ່ສຳຄັນເທົ່າກັບການນະມັ ດສະການນັ້ນ ການທີ່ພຣະເຢຊູບອກວ່າ ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະວິນຍານ ໃນທີ່ນີ້ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຮູບປັ້ນ ຫຼື ວັດຖຸໃດໆທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ທີ່ໃດທີ່ໜຶ່ງ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງປະທັບຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ຜູ້ທີ່ຕ້ ອງການກາບໄຫວ້ນະມັດສະການພຣະອົງເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ການກາບໄຫວ້ ຫຼື ການເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ໃດ ກໍບໍ່ສຳຄັນເທົ່າກັບການກາບໄຫວ້ນະມັດສະການ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກາບໄຫວ້ນະມັດສະການພ ຣະອົງ ຫຼື ຕ້ອງການຢາກຈະເຂົ້າເຝົ້າພຣະອົງນັ້ນ ມັນສຳຄັນຢູ່ທີ່ຈິດໃຈ ບໍ່ແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ສຳຄັນນັ້ນຄືການຖະຫວາຍຢູ່ພາຍນອກ ເພາະສະນັ້ນພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດຮູບປັ້ນ ຫຼື ຮູບເຄົາລົບ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງໃດໆມ າແທນພຣະອົງໄດ້ ເພາະພຣະເຈົ້າເປັນພຣະອົງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນໂລກນີ້ທີ່ຈະມາສາມາດໃຊ້ແທນພຣະອົງໄດ້ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຈຶ່ງບໍ່ຄວນຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃດທີ່ໜຶ່ງ ໂດຍມະນຸດເປັນຜູ້ກຳ ນົດວ່າພຣະອົງຄວນຈະມີຮູບຮ່າງຢ່າງໃດ ຫຼື ຄວນຈະຢູ່ທີ່ໃດ ເພາະມະນຸດທີ່ຕ້ອງຕາຍຈະມີອຳນາດເໜືອພຣະເຈົ້າຜູ້ມີຊີວິດນິລັນດອນບໍ່ໄດ້ ນີ້ຈຶ່ງເປັນອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນສະໄໝນັ້ນ ແ ລະ ໃນສະໄໝນີ້ສ້າງຮູບປັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະທຸກສິ່ງທີ່ນຳມາສ້າງຮູບປັ້ນ ຫຼື ຮູບແກະສະຫຼັກໃດໆກໍຕາມ ເຮັດມາຈາກວັດສະດຸຊຶ່ງພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນມາ ແລ້ວຈະເອົາສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າ ງໄວ້ນັ້ນມາແທນພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງບໍ່ໄດ້ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງມະນຸດ ຈະມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ ຈະເອົາໄປຕັ້ງໄວ້ທີ່ໃດ ຫຼື ຍ້າຍໄປຢູ່ທີ່ໃດໄດ້ຢ່າງໃດ ນີ້ແຫຼະຈຶ່ງເປັນອີກ ເຫດຜົນໜຶ່ງ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ ເພາະຄວາມຄິດຂອງເຮົາບໍ່ເປັນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ ທັງທາງຂອງເຈົ້າບໍ່ເປັນວິທີຂອງເຮົາ ເພາະຟ້າສະຫວັນສູງກວ່າແຜ່ນດິນໂລກສັນໃດ ວິທີຂອງເຮົາ ກໍສູງກວ່າທາງຂອງພວກເຈົ້າສັນນັ້ນ ທັງໝົດນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ສ້າງຮູບປັ້ນ ຫຼື ວັດຖຸໃດໆແທນພຣະອົງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ແມ້ຄຣິສຕະຊົນບໍ່ມີຮູບພຣະເຈົ້າ ຫຼື ສິ່ງໃດໆແທນພຣະເຈົ້າໄວ້ສຳລັບການ ກາບໄຫວ້ກໍຈິງ ແຕ່ເຂົາກໍອາດມີສິ່ງທີ່ກາບໄຫວ້ແທນພຣະເຈົ້າໄດ້ ກໍຄືວັດຖຸນິຍົມ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃນໂລກອາດກາຍເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຊາວຄຣິດບາງຄົນກໍໄດ້ ເພາະສະນັ້ນຈົ່ງປະຫານໂລກີວິໄສໃນຕົວຂອ ງທ່ານ ຄືການລ່ວງປະເພນີ ການໂສໂຄກ ລາຄະຕັນຫາ ຄວາມປາຖະໜາທີ່ຊົ່ວ ແລະ ຄວາມໂລບ ຊຶ່ງເປັນການບູຊາຮູບເຄົາລົບ ແມ່ນແລ້ວ ແມ້ຊາວຄຣິດທີ່ບໍ່ກາບໄຫວ້ສິ່ງທີ່ຕົວເອງປັ້ນ ຫຼື ແກະສະຫຼັກຂຶ້ນ ແຕ່ເຂົາ ກໍອາດຈະກາບໄຫວ້ລາຄະຕັນຫາ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕຳແໜ່ງ ຊື່ສຽງ ເງິນທອງ ຫຼື ອັນໃດກໍໄດ້ ສິ່ງນັ້ນກໍເປັນຮູບເຄົາລົບ ຫຼື ສິ່ງບູຊາແທນພຣະເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຈະເຊີນຊວນທ່ ານຜູ້ຟັງໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ຕະຫຼອດການ ສຳລັບວັນນີ້ໝົດເວລາລົງພຽງເທົ່ານີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິ ທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ